أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارلىق ماختاش ۋە مەدھىيىلەر ئاسمان زېمىن ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەرنى ئۆزى ياراتقان مەخلۇقاتلارنىڭ ئىچىدىكى ھۆرمەتلىك بولغان ئىنسانغا بويسۇندۇرۇپ بەرگۈچى ۋە ئۇ ئىنسانغا ساناپ تۈگىتىپ بولالمايدىغان نېمەتلەرنى ئاتا قىلغۇچى ئالەملەرنىڭ تەربىيەچىسى پەرۋەردىگارىمىز ئاللاھ تائالاغا خاستۇر ئۇ ئاللاھ ئىنسانغا ئۆز خەزىنىسىدىن كۆپلىگەن مال مۈلۈكلەرنى ئاتا قىلدى ۋە ئۇنى ئۆزى ئاتا قىلغان مال مۈلۈكلەردىن ياخشىلىق يولىغا سەرپ قىلىش بىلەن مەڭگۈلۈك خۇشلۇق ماكانى بولغان جەننەتلەرگە تەكلىپ قىلدى ئاخىرەت ئاللانىڭ سىنىقىدىن ئۆتكۈچى مۆمىنلەرنىڭ مۇكاپات مەيدانىدۇر مۇناپىقلارغا بولسا مەڭگۈلۈك ئازابنىڭ جازاسى ئېلان قىلىنىدىغان كۈندۇر مۆمىنلەرگە خۇشاللىق مۇناپىقلارغا نادامەت ئەپكېلىدىغان بۇ شەكسىز كۈن پات ئارىدا يۈز بېرىدۇ دۇرۇت ۋە سالاملار ئىنسانلارنى توغرا يولغا باشلىغۇچى ۋە ئۇ ئىنسانلارنى ئۆزئارا ياخشىلىق قىلىشقا چاقىرغۇچى يولباشچىمىز پەيغەمبەر مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ئۇنىڭ ئائىلىسىگە ۋە ئۇ پەيغەمبەرگە ئەرگەشكەن پىداكار ئەسھابى ئىكراملارغا ۋە ئۇلارنىڭ كەينىدىن ئىز باسقۇچى مۆمىن مۇسۇلمانلارغا بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم قېرىنداشلىرىمىز بىز ئالدىنقى قېتىملىق سۆزىمىزدە ئىسلام دىنىمىزنىڭ مۇھىم پەرزلىرىدىن بىرى بولغان زەكەت توغرىسىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق بۈگۈن بىز مۇسۇلمانلار ئۆزىنىڭ مېلى بىلەن ئورۇندايدىغان ئىبادەتلەردىن بىرى بولغان سەدىقە توغرىسىدا توختىلىمىز چۈنكى جەمئىيىتىمىزدە يېقىندىن بېرى راست يالغان سائىل يوقسۇزلارنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى نەتىجىسىدە بىزدە پەيدا بولغان خاتا كۆز قاراش تۈپەيلى بىز سەل قاراۋاتقان ھەمدە تاشلاپ قويۇۋاتقان بۇ سەدىقە قىلىش نەپىقە سىلە رەھىم قىلىشتىن ئىبارەت ئىبادەتنى ئاللا تائالا ئۆزىنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىدە بىزلەرنى ئېلىپ بېرىشقا چاقىردى ۋە رەسۇلىللا سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزىنىڭ سۈننەت ھەدىسلىرىدە سەدىقىنىڭ مۇھىملىقى توغرىسىدا مۇسۇلمانلارنى داۋاملىق ئۇنىڭغا رىغبەت قىلدى ھەقىقەتكى ئاللاھ تائالا بىز بەندىلەرگە قىلىشقا بۇيرىغان ئىبادەتلەرنىڭ ھەر بىرى ياخشىلىقتىن ئىبارەتتۇر ئۇنىڭ كىچىكى كىچىك سانالمايدۇ چۈنكى ئىسلام بىزگە تەشەببۇس قىلىۋاتقان ئاددىي ئەمەللەرمۇ ئىنسانىيەت دۇنياسىنى مۇسۇلمانلارنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتىنى زور دەرىجىدە ئىسلاھ قىلىدۇ مەنىۋىيەتلىرىمىزنى ئىبادەتلىرىمىزنى گۈزەللەشتۈرىدۇ ئېلىپ ئېيتساق بىز ئۈچۈن ئاددىي كۆرۈنگەن يولدىكى ئازارنى ئېلىۋېتىشنىڭ ئۆزىمۇ ئىنسانلارنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىنىڭكى نۇرغۇن تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ alloh taolo bizlarga پەرز قىلغان ناماز روزا زاكات قاتارلىق ئىبادەتلەر مۇسۇلمانلارنى پەرۋەردىگارىمىز ئاللاھقا تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرىدىغان ئەمەللەردىن بولسا سەدىقە قىلىش باشقىلارغا سىلە رەھىم قىلىش قاتارلىق ساۋابىمىزنى كۆپەيتىدىغان پەرزدىن سىرتقى ئىبادەتلەر نەپلى ئىبادەتلەر ساۋابىمىزنى كۆپەيتىپ allohning oldidagi darajalarimizni o'stiradigan va mo'minning oxiratlik mangulik makoni bo'lgan jannat bog'chalarini gullantiradigan go'zal ibodatlardir شۇنىڭ ئۈچۈن مۆمىن كىشى پەرز ئىبادەتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشتىن سىرت ئۆزىنىڭ نەپلە ئىبادەتلىرىگىمۇ ناھايىتى كۆڭۈل بۆلىدۇ شۇڭا بۈگۈن بىز كىچىك ساناپ قېلىش تۈپەيلى سەل قاراۋاتقان سەدىقە ئىبادىتىنىڭ ئىسلامدىكى ئورنى ئۇنىڭ پەزىلىتى ئۇنىڭ دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك پايدىلىرى توغرىسىدا ئاللا تائالانىڭ ئايەتلىرى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەدىسلىرىنى قېرىنداشلارغا بايان قىلىمىز بۇ ئايەت ھەدىسلەر بىزلەرنى ھەممە ئادەم سەدىقىدىن بىھاجەت بولۇپ سەدىقە بەرمەكچى بولغان ئادەم قولىدىكى سەدىقىسىنى بۇنى ئالىدىغان ئادەم بارمۇ دەپ كۆتۈرۈپ يۈرىدىغان زامان يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن سەدىقە قىلىۋېلىشقا بىر تال خورمىچاغلىق نەرسە سەدىقە قىلىپ بولسىمۇ دەۋزەخ ئوتىدىن ساقلىنىشقا چاقىرىدۇ تۆۋەندە ئاللا تائالا سەدىقە توغرىسىدا نازىل قىلغان ئايەتلەرنى قېرىنداشلارغا ئوقۇپ ئۆتىمىز

مۆمىن بەندىلىرىمگە ئېيتقىنكى، ئۇلار نامازنى ئادا قىلسۇن. ئالدى ساتتىمۇ، دوستلۇقمۇ بولمايدىغان كۈن، يەنى قىيامەت كۈنى كېلىشتىن بۇرۇن، بىز ئۇلارغا بەرگەن مال مۈلۈكتىن يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا يوسۇندا سەدىقە قىلسۇن. سۈرە ئىبراھىم، ئوتتۇز بىرىنچى ئايەت.

ۋە يەنە، يا ئەييۇھەللەزىنە ئامەنۇ ئەنفىقۇ مىن تەييىباتى مە كەسەبتۇم، ئى مۆمىنلەر، سىلەر ئېرىشكەن نەرسىلىرىڭلارنىڭ ياخشىلىرىدىن سەدىقە قىلىڭلار دەپ تەكرار تەكرار بىزلەرنى مال مۈلۈكلىرىمىزدىن نەپىقە قىلىشقا، ياخشىلىق يوللىرىمىزغا سەدىقە قىلىشقا ئەمىر قىلىۋاتىدۇ. ۋە ئۇنى ئىجرا قىلسا ئىنساننىڭ ئۆزى ئۈچۈن پايدىسى بولىدىغان بۇ ئەمەللەرگە چاقىرىدىغان ۋەزلەرنى ئاڭلاشقا ۋە ئۇنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلىشقا چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ فەتتەقۇللاھە مەستەتەتۇم ۋەسمەئۇ ۋەئەتىئۇ ۋەئەنفىقۇ خەيرەن لىئەنفۇسىكۇم

كىمكى نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقلىنىدىكەن، ئۇ مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىدۇر. سۈرە تاغابۇن، ئون ئالتىنچى ئايەت. ۋە يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سەدىقىنىڭ پەزىلىتىگە ئىشارەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ، قالە رەسۇلۇللاھى ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، مە مىنكۇم مىن ئەھەدىن ئىللا سەيۇكەللىمۇھۇ راببۇھۇ لەيسە بەينەھۇ ۋە بەينەھۇ تەرجۇمەن،

ئاللا تائالا پات ئارىدا ھەر بىرىڭلار بىلەن ئوتتۇرىدا تەرجىمان قويماستىن بىۋاسىتە سۆزلىشىدۇ. ئۇ ئادەم ئوڭ تەرىپىگە قارىسىمۇ پەقەت ئۆزى ئىلگىرى قىلغان ئەمەللىرىنىلا كۆرىدۇ، سول تەرىپىگە قارىسىمۇ پەقەت ئۆزى ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن ئەمەللىرىنىلا كۆرىدۇ. ئۆزىنىڭ ئالدىغا قارىسا ئالدىدىلا تۇرغان دوزاختىن باشقىنى كۆرمەيدۇ. خورمىنىڭ يېرىمىچىلىك نەرسە بىلەن سەدىقە قىلىپ بولسىمۇ دوزاختىن ساقلىنىڭلار. كىمىكى شۇنچىلىك نەرسىنىمۇ تاپالمىسا، بىرەر ئېغىز ياخشى سۆز قىلىش بىلەن دوزاختىن ساقلانسۇن. بىرلىك كەلگەن ھەدىس مۆھتەرەم قېرىنداشلىرىمىز سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇغان ۋە ئۇنى رىغبەتلەندۈرگەن ئايەت ۋە ھەدىسلەر ھەققىدە ئەستايىدىل پىكىر يۈرگۈزگەن كىشىلەر سەدىقىنىڭ پەزىلىتىگە باشقا ئەمەللەرنىڭ پەزىلىتىنىڭ يەتمەي قېلىشىنىڭمۇ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى ھېس قىلالايدۇ تۆۋەندە قېرىنداشلارغا سەدىقىنىڭ پەزىلىتى ۋە پايدىلىرى توغرىسىدىكى بىر قاتار ئايەت ھەدىسلەرنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلەن ئەرەبچە ئىبارىلىرىنى زىكىر قىلمايمىز ئىسلام سەدىقىنىڭ پەزىلىتى ۋە پايدىلىرى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ بىرىنچى سەدىقە ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭ غەزىپىنى بېسىپ تۇرىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن يوشۇرۇن بېرىلگەن سەدىقە ئاللا تائالانىڭ غەزىپىنى ئۆچۈرىدۇ ئىككىنچى سەدىقە گۇناھلارنى ئۆچۈرىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ سەدىقە گويا سۇ ئوتنى ئۆچۈرگەندەك گۇناھلارنى ئۆچۈرىدۇ ئۈچىنچى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سەدىقە ئىنساننى دوزاخنىڭ ئوتىدىن ساقلايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ، خورمىنىڭ يېرىمچىلىك نەرسە بىلەن سەدىقە قىلىپ بولسىمۇ، دوزاختىن ساقلىنىڭلار. تۆتىنچى، سەدىقە بەرگۈچى قىيامەت كۈنى بەرگەن سەدىقىسىنىڭ سايىسىدا تۇرىدۇ. ئوقبە ئىبنى ئامىر رەزىياللا ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ، كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ بولغانغا قەدەر ھەر كىم ئۆزلىرى بەرگەن سەدىقىلىرىنىڭ سايىسىدا تۇرىدۇ. يەزىد مۇنداق دەيدۇ، ئەبۇ مەرسەت خاتالىق سادىر قىلغان كۈنى بىر باش پىياز ياكى بىر كېك چاغلىق بىر نەرسە سەدىقە قىلماي قالمايتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاللاھنىڭ سايىسىدىن باشقا ھېچقانداق سايە يوق بولغان قىيامەت كۈنىدە ئاللاھ ئۆز سايىسىگە ئالىدىغان يەتتە تۈرلۈك ئادەمنىڭ قاتارىدا ئوڭ قولى نېمىنى بەرگەنلىكىنى سول قولى بىلمەي قالغۇدەك دەرىجىدە مەخپىي سەدىقە بەرگەن كىشىنىمۇ تىلغا ئالدى. بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەر. دېمەك رىياسىز ھالدا ئۆزىمۇ تۇيمىغان ھالدا سەدىقە بەرگەن كىشىنى ئاللا تائالا قىيامەتتىكى ئەرشنىڭ سايىسى ئاستىدا سايىدىتىدۇ بەشىنچى سەدىقە بەدەندىكى كېسەللەرگە شىپادۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ كېسەللىرىڭلارنى سەدىقە ئارقىلىق داۋالاڭلار ئىبنى شەفىق مۇنداق دېگەن ئىبن مۇبارەككە بىر كىشىنىڭ تىزىغا يەتتە يىلدىن بېرى بىر يارىسىنىڭ بارلىقىنى بارلىق دورىلارنى ئىشلىتىپ كۆرگەنلىكىنى دوختۇرلارنىڭمۇ ساقايمايدۇ دېگەنلىكىنى ئېيتقانلىقىنى ئىبن مۇبارەكنىڭ ئۇنىڭغا جاۋابەن سەن بېرىپ سۇغا ئېھتىياجى بار بىر يەر قۇدۇق كولىغىن ئۇ يەردىن سۇ چىقىپ سەندىن چىقىدىغان قان توختاپ قېلىشى مۇمكىن دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم ئۇ كىشى ئىبن مۇبارەكنىڭ دېگىنىنى ئىجرا قىلىپ ساقىيىپ كەتتى بۇ سەھىھ ئەتتەرغىب دېگەن كىتابتا بايان قىلىنغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كېسەللىرىڭلارنى سەدىقە ئارقىلىق داۋالاڭلار دېگەن بۇ ھەدىس ئۈستىدە ئازراق توختىلىپ ئۆتسەك ھازىر جەمئىيىتىمىزدە تۈرلۈك كېسەللىكلەر كېسەللەر ھەددىدىن ئارتۇق كۆپىيىپ كەتتى بىز ئاللانىڭ كېسەللەرگە داۋا قىلىش كۆرسەتمىسى بويىچە نۇرغۇن ماددىي سەۋەبلەرنى ئىزدەپ كېسەللەرنى داۋالاش ئېلىپ بېرىۋاتىمىز ئەمما ئاللاھ ۋە ئاللانىڭ رەسۇلى كۆرسەتكەن مەنىۋى تەرەپتىكى داۋالاشنى تاشلاپ قويۇۋاتىمىز ئاللاھ ھەقىقىي شىپالىق بەرگۈچىكى كېسىلىگە شىپالىق بېرىلىشنى ئۈمىد قىلغان ئادەم ئاللاھقا يۈزلىنىدۇ ئاللاھقا قانداق يۈزلىنىدۇ دېسەك ئاللاھنىڭ كېسىلىگە شىپالىق بېرىشىنى ئاللاھنىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئاللاھنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش بىلەن ئاللاھ بۇيرۇغان ئىبادەتلەرگە ئەمەل قىلىش بىلەن يۈزلىنىدۇ ئاللاھ قۇرئانى كەرىمدە إن تنصروا الله ينصركم يەنى سىلەر ئاللاھنىڭ دىنىغا ياردەم بەرسەڭلار ئاللاھ سىلەرگە ياردەم بېرىدۇ دېگىنىدەك كىشىلەرگە ياردەم قولىمىزنى سۇنۇش بىلەن سەدىقە بېرىش ئاجىزلارغا سىلە رەھىم قىلىش بىلەن ئاللاھنىڭ دىنىغا ياردەم بەرسەك

ھەتتا بىر قىسىم كىشىلەر كېسەللەرنى داۋالاش ئۈچۈن يۈز مىڭلاپ خەجلەشنى ئىختىيار قىلدىكى بىرەر ئاجىزغا ئون سوم بېرىشنى ئويلاپ قويمىدى ئۇلار پەيغەمبىرىمىزنىڭكى داووا مرضاكم بالصدقة دېگەن ھەدىسىنى يەنى كېسەللىرىڭلارنى سەدىقە بىلەن داۋالاڭلار دېگەن سۆزىگە ئەمەل قىلمايۋاتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سۇس قاراۋاتىدۇ ئىجتىمائىي ھاياتىمىزدا ياخشىلىق قىلىش بىلەن نۇرغۇن بالالاردىن ساقلىنىپ قالغان مىساللار ناھايتى كۆپ دېمەك بىز مۇسۇلمانلار بۇ ھەدىسنىڭ ھۆكمى بويىچە يەنى كېسەللىرىڭلارنى سەدىقە بىلەن داۋالاڭلار دېگەن ھەدىسنىڭ ھۆكمى بويىچە كېسەللەرنى ماددىي جەھەتتىكى داۋالاش بىلەن بىرگە كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىش سەدىقە قىلىشلار بىلەن داۋالاشنىمۇ ئۆگىنىشىۋېلىشىمىز لازىم قېرىنداشلار ئالتىنچى سەدىقە ئارقىلىق ئاللاھ تائالا بىر قاتار بالالارنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ يەھيا ئەلەيھىسسالام بەنى ئىسرائىلغا مۇنداق ۋەسىيەت قىلغان سىلەرنى سەدىقە بېرىشكە بۇيرۇيمەن. سەدىقە بېرىشنىڭ مىسالى گوياكى بىر كىشىنى دۈشمەنلەر ئەسىر ئېلىپ، قولىنى بوينىغا باغلاپ، بوينىنى كېسىپ تاشلاش ئۈچۈن ھازىرلانغاندا، ئۇ كىشى، مەن سىلەرگە ئاز كۆپ ھەممە نەرسىنى سەدىقە قىلىمەن دېيىشى، شۇلارنىڭ قاتارىدا ئۆزىنىمۇ قۇتقۇزۇپ قېلىشىغا ئوخشاپ كېتىدۇ، دەيدۇ. سەھىھۇلجامىئ.

مەيلى گۇناھكار ياكى زالىم، ھەتتا كاپىر تەرىپىدىن قىلىنغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، سەدىقىنىڭ ئاجايىپ تەسىرى بولۇپ، ئاللا تائالا بۇ ئارقىلىق دۇنيادىكى نۇرغۇن بالالارنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ. بۇ سىناپ كۆرگەن بارلىق كىشىلەر بىلىدىغان، ئېتىراپ قىلىدىغان ئىشتۇر. سەككىزىنچىسى، بەندە ياخشىلىقنىڭ ھەقىقىتىگە سەدىقە بېرىش ئارقىلىق يېتەلەيدۇ.

توققۇزىنچى، سەدىقە بەرمەيدىغان كىشىلەرنىڭ دەل ئەكسىچە، سەدىقە بەرگۈچىلەرگە پەرىشتىلەر ھەر كۈنى دۇئا قىلىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ، بەندىلەر ئۈچۈن ھەر سەھەردە ئىككى پەرىشتە چۈشۈپ، بىرى، ئى ئاللاھ، خەيرلىك ئىشلارغا خىراجەت قىلغۇچىنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بەرگىن، دەيدۇ. يەنە بىرى، ئى ئاللاھ، بېخىلنىڭ مېلىنى يوق قىلىۋەتكىن، دەيدۇ. بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. ئونىنچى، سەدىقە بەرگۈچىنىڭ مېلى بەرىكەت تاپىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ، سەدىقە مالنى كېمەيتمەيدۇ. دېمەك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە تەستىق قىلىدىغان ئادەم مېلىنى ياخشى يولغا سەرپ قىلغان بولسا، ئۇنىڭ كېمىيىپ كېتىشىدىن قورقمىسۇن. ئون بىرىنچىسى مال ئىگىسىنىڭ سەدىقە قىلغان مېلىدىن باشقا ھېچ نەرسىسى قالمايدۇ ئاللاھ تائالا مۇنداق دەيدۇ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم مېلىڭلاردىن نېمىنى خەير ئېھسان قىلماڭلار ئۇ ئۆزاڭلارنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر سۈرە بەقەر ئىككى يۈز يەتمىش ئىككىنچى ئايەت ئائىشە رەزىيەللاھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ بىز بىر قوي سويغان ئىدۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام قويدىن نېمىسى قېلىپ قالدى دېدى مەن قويدىن پەقەت تاغاق تەرىپى قېلىپ قالدى دېدىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام تاغىقىدىن باشقا سەدىقە قىلىنغان ھەممە يېرى ھەقىقەتەن ئاخىرەت ئۈچۈن قېلىپ قالدى دېدى بۇ ھەدىس سەھىھ مۇسلىمدا رىۋايەت قىلىنىدۇ

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ سەدىقە بەرگۈچى ئەرلەرگە، سەدىقە بەرگۈچى ئاياللارغا ۋە ئاللاھقا قەرزى ھەسەنە بەرگۈچىلەرگە، يەنى ئاللاھنىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، كەمبەغەللەرگە سەدىقە بەرگۈچىلەر، ياخشىلىق يوللىرىغا خۇشاللىق بىلەن پۇل-مال سەرپ قىلغۇچىلارغا ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ. ئۇلارغا زور مۇكاپات، يەنى جەننەت بېرىلىدۇ. سۈرە ھەدىد، ئون سەككىزىنچى ئايەت.

كىمكى ئاللاھقا قەرزى ھەسەنە بېرىدىكەن، يەنى ئاللاھنىڭ يولىدا پۇل-مېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن، ئاللاھ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە، يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە كۆپ قايتۇرىدۇ. ئاللاھ سىناش ئۈچۈن بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى تار قىلىدۇ، بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ. قىيامەت كۈنى ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر. سۈرە بەقەرە ئىككى يۈز قىرىق بەشىنچى ئايەت.

كىمكى ئاللاھ يولىدا جۈپ-جۈپى بىلەن نەرسە سەرپ قىلسا، ئۇ كىشى جەننەتنىڭ ئىشىكلىرىدىن، ئى ئاللاھنىڭ بەندىسى، بۇ ئىشىك ياخشىدۇر، دەپ چاقىرىلىدۇ. ئەگەر بىر كىشى ناماز ئەھلى بولسا، ناماز ئىشىكىدىن، جىھاد ئەھلى بولسا، جىھاد ئىشىكىدىن، روزا ئەھلى بولسا، رەييان ئىشىكىدىن، سەدىقە ئەھلى بولسا، سەدىقە ئىشىكىدىن چاقىرىلىدۇ. دېدى. ئەبۇ بەكرى رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ، ئاتا ئانام ساڭا پىدا بولسۇن ئەي ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى! بىرەر كىشىنىڭ ئاشۇ ئىشىكلەرنىڭ بىرەرىدىن چاقىرىلىشنىڭ نېمە زۆرۈرىيىتى؟ بىر ئادەم ئاشۇ ئىشىكلەرنىڭ ھەممىسىدىن چاقىرىلمامدۇ؟ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ھەئە چاقىرىلىدۇ. مەن سېنىڭ ئاشۇ كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قېلىشىڭنى ئۈمىد قىلىمەن، دېگەن. بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. ئاللاھ بىزلەرنى ئۇ ئىشىكلەرنىڭ ھېچقايسىسىدىن چاقىرىلمايدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلىپ قويمىسۇن بۇنىڭغا بىر مىسال جەننەت بىر باغچە بولسا قولىمىزدىكى ئەمىلىمىز بېلەتكە ئوخشايدۇ قولىمىزدا بېلەت قانچە كۆپ بولسا جەننەتنىڭ شۇنچە كۆپ ئورۇنلىرىغا مۇيەسسەر بولالايمىز قېرىنداشلار ئون تۆتىنچى قاچانكى بىر كىشى سەدىقە بېرىش روزا تۇتۇش جىنازىگە ئەگىشىش كېسەل يوقلاش قاتارلىقلارنى بىر كۈندە ئېلىپ بارىدىكەن ئۇ كىشىگە جەننەت ۋاجىب بولىدۇ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىشىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۈگۈن ئاراڭلاردىن كىم روزا تۇتتى دەپ سورىۋىدى ئەبۇ بەكرى رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ مەن دەپ جاۋاب بەردى ئارقىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، بۈگۈن ئاراڭلاردا كىم جىنازىگە ئەگەشتى؟ دەپ سورىۋىدى. ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئەنھۇ، مەن دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە، بۈگۈن ئاراڭلاردىن كىم كېسەل يوقلىدى؟ دەپ سورىۋىدى. ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئەنھۇ، مەن دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى تېپىلغان كىشى جەننەتكە كىرىدۇ، دېدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ھەقتە، ئاللا يولىدا نەپىقە قىلغان كىشى بىلەن بېخىللىق قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن مۇنداق بىر ئوخشىتىشنى بايان قىلىدۇ، بېخىل ئادەم بىلەن سېخىي ئادەمنىڭ مىسالى، ئۈستىگە كۆكرىكىدىن بوينىغىچە ساۋۇت كىيىۋالغان ئىككى ئادەمنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ. ئەمما، سېخىي ئادەم خەجلىگەنچە، ئۇچىسىدىكى كىيىم كېڭىيىپ ياكى بەدىنىنىڭ ئۈستىدە ئۇزراپ ماڭىدۇ. ھەتتا ئۇنىڭ بارماقلىرىنىمۇ يېپىپ، ماڭغان ئىزلىرىنىمۇ ئۆچۈرىدۇ. يەنى، دۈشمەندىن ئەنە شۇنداق قوغدايدۇ. ئەمما بېخىل ئادەم خەجلەشنى خالىمىغانسېرى ساۋۇتنىڭ ھەر بىر ھالقىلىرى چىرمىشىۋالىدۇ بېخىل ئادەم تۆمۈر ساۋۇتنى كېڭەيتىشكە ھەر قانچە ئۇرۇنسىمۇ ئۇنىڭغا كېڭىيىپ بەرمەيدۇ نەتىجىدە مەغلۇپ بولىدۇ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس دېمەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ يەردە سېخىي ئادەم پۇل مېلىنى ئاللا يولىدا سەرپ قىلغانسېرى ئۇ ئىگىسى ئۈچۈن قالقان بولۇپ ئۇنى دۈشمەنلەردىن قوغدايدىغانلىقىنى بېخىل ئادەم ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ھەرقانچە بېخىللىق قىلسىمۇ ئۇنىڭ بېخىللىقى ئۇنى مەغلۇپ قىپ قويىدىغانلىقىنى ئېيتىۋالىدۇ سەدىقە قىلغۇچىنىڭ سەدىقە قىلغانچە قەلبى ئېچىلىدۇ راھەتلەيدۇ قانچىكى كۆپ سەدىقە قىلغانچە خۇشاللىقى كۈچىيىدۇ جانلىنىدۇ سەدىقىنىڭ يالغۇز مۇشۇ پايدىسىنى ھېسابقا ئالغاندىمۇ ئىنساننىڭ تېخىمۇ كۆپ سەدىقە بېرىشى ۋە سەدىقە بېرىشكە ئالدىرىشى ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر ئاللا تائالا ۋەمەن يۇقە شۇھھە نەفسىھى فەئۇلائىكە ھۇمۇل مۇفلىھۇن دەيدۇ يەنى ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقلانغانلار مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر سۈرە ھەشرنىڭ توققۇزىنچى ئايىتى ئون ئالتىنچىسى سەدىقە ئېھسان قىلغۇچى كىشى ئۆلىمالاردىن بولغان ئەھۋال ئاستىدا ئاللانىڭ ھۇزۇرىدىكى ئەڭ مەرتىۋىلىك ئورۇنغا ئىگە بولىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ ھەقىقەتەن دۇنيادا تۆت تۈرلۈك ئادەم بولىدۇ ئاللا ئۇنىڭغا مال ۋە ئىلىم بەرگەن ئۇ شۇ نەرسە ئۈستىدە ئۆز رەببىدىن قورقىدىغان ئۆز تۇغقاندارچىلىقىنى يەتكۈزىدىغان ۋە ئاللاھنىڭ ئۇنىڭدىكى ھەققىنى بىلىدىغان ئادەم بولۇپ مانا بۇ ئەڭ ئەۋزەل مەرتىبە ئىگىسىدۇر بۇ يەردە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۆز تۇغقاندارچىلىقىنى يەتكۈزىدىغان ۋە ئاللاھنىڭ ئۇنىڭ ھەققىنى بىلىدىغان دېگەن سۆزى مال بېرىلگەن كىشىنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا خەير ئېھسان قىلىپ تۇرىدىغانلىقى ۋە ئۆزىگە بېرىلگەن شۇ مالنىڭ ئاللاھ يولىدا ئىشلىتىلىپ تۇرۇشتىن ئىبارەت ئاللاھنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىپ تۇرىدىغان كىشى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ ئون يەتتىنچى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام نەپىقە قىلىدىغان باينى كېچىلىرى ئوقۇلغان قۇرئان كەرىم ئوتتۇرىسىدا سېلىشتۇرما قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ پەقەت ئىككى تۈرلۈك ئىشقىلا ھەسەت قىلىشقا بولىدۇ بىرى ئاللاھ قۇرئان ئىلمىنى ئاتا قىلغان كىشى بولۇپ ئۇ كىشى كېچە ۋە كۈندۈزلەردە قۇرئان ئوقۇپ تۇرىدۇ يەنە بىرى ئاللاھ مال ئاتا قىلغان كىشى بولۇپ ئۇ كىشى مالنى كېچە ۋە كۈندۈزلەردە ئاللاھ يولىدا سەرپ قىلىدۇ

شۈبھىسىزكى، ئاللا مۆمىنلەردىن ئۇلارنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى، ئۇلارغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى. ئۇلار ئاللانىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ، دۈشمەنلەرنى ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ. يەنى، دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ. جىھاد قىلغۇچىلارغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش تەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكىر قىلىنغان ئاللانىڭ راست ۋەدىسىدۇر. ۋەدىسىگە ئاللاھتىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ يەنى ئاللاھتىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق قىلغان بۇ سوداڭلاردىن خۇشال بولۇڭلار بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر سۈرە تەۋبە بىر يۈز ئون بىرىنچى ئايەت دېمەك بۇ ئايەتتىن كۆرۈۋالىمىزكى ئىسلامدا ئەڭ چوڭ ساۋابى كاتتا بولغان جىھاد ئەمىلى ئۇ جان ۋە مال بىلەن بولىدۇ جېنى بىلەن جىھاد قىلىشقا قادىر بولالمىغانلار مېلىنى بۇ يولدا سەرپ قىلىدۇ

ھەتتا بەزى ئايەتلەردە مال بىلەن قىلىنغان جىھادنىڭ جان بىلەن قىلغان جىھادتىن ئېشىپ چۈشىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز لازىم قېرىنداشلار ئون توققۇزىنچى سەدىقە كىشىنىڭ سەمىمىيىتى ۋە ئىمانىنىڭ دەلىلىدۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دەيدۇ سەدىقە بېرىش ئىنساننىڭ ئىمانىغا پاكىتتۇر مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىس يىگىرمىنچى، سەدىقە مالنى پاكلايدۇ. قەسەم، يالغان گەپ سۆزلەر، غەپلەت قاتارلىق ئىشلار ئارىلىشىپ قالغان ناپاكلىقلاردىن تارتىپ چىقىرىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام تىجارەتچىلەرگە مۇنداق نەسىھەت قىلاتتى، ئەي تىجارەتچىلەر، سودىدا قەسەم ۋە نامۇۋاپىق سۆزلەر سادىر بولۇپ قالىدۇ، ئۇنى سەدىقە ئارقىلىق يوق قىلىڭلار. بۇ ھەدىس سەھىھۇلجامىئتا تىلغا ئېلىندى. ئەمدى بىز قېرىنداشلارغا سەدىقىنى قانداق ھالەتتە، قايسى ۋاقىتتا بەرسە سەدىقىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ ئۆتىمىز. بىرىنچى، يوشۇرۇن بېرىلگەن سەدىقە. چۈنكى يوشۇرۇن بېرىلگەن سەدىقە ئاشكارا بېرىلگەن سەدىقىگە قارىغاندا ئىخلاسقا بەكرەك يېقىندۇر.

ئاللاھ تائالا مەخپىي بەرسەڭلار سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر دېمىدى چۈنكى سەدىقىنىڭ ئەسكەرلەرنى جابدۇش كۆۋرۈك سېلىش ئۆستەڭ ئېلىشقا ئوخشىغان مەخپىي ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولمىغان تۈرلىرىمۇ بار ئەمما كەمبەغەللەرگە يوشۇرۇن بېرىشنىڭ ئۇلارنىڭ ئاجىزلىقىنى يېپىش كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا چاۋىسىنى چىتقا يايغاندەك قىلىپ خىجىل قىلىش ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسانلارنى بۇ كىشى سەدىقە بېرىدىكەن دېگۈزۈش مەسىلەن، تېلېۋىزورلاردا ئېلان قىلىپ، رىيا قىلىشتىن ساقلىنىشقا ئوخشىغان بىر قاتار پايدىلىرى بار. ئىخلاستىن يىراق، كىشىلەرنىڭ ماختىشىنى كۆزلەپ قىلغان سەدىقىنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوقتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن، سەدىقىنىڭ مەخپىي بېرىلگىنى كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئاشكارا قىلىپ بېرىلگىنىدىن ياخشىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەخپىي بېرىلگەن سەدىقىنى ماختىغان مەخپىي بەرگۈچىنى مەدھىيلىگەن. مەخپىي سەدىقە بەرگۈچىنىڭ قىيامەت كۈنى ئاللاھنىڭ ئەرشىنىڭ سايىسىدىن باشقا سايىۋەن بولمىغان كۈندە ئاللاھنىڭ ئەرشىنىڭ سايىسىدا سايىدايدىغان يەتتە كىشىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بەرگەن ۋە يەنە ئاللاھ تائالانىڭ سەدىقە قىلغۇچىنىڭ قىلغان سەدىقىسى ئارقىلىق گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگەن

سەدىقە قىلىشنى كەينىگە سۈرۈۋەرمە. سەن جان ھەلقۇمغا كېلىپ قالغاندا، ماللىرىم پالانچى، پالانچىغا بولسۇن دەيسەن، لېكىن ئۇ چاغدا ماللىرىڭ ئاللىقاچان باشقا بىرىگە تەۋە بولۇپ كەتكەن بولىدۇ. بىرلىككە كەلگەن ھەدىس.